ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS Lao ແລ້ວຟັງພາກລາຍການພາສາລາວ ແລະ ໃຫ້ຄະແນນນຳ ກ່ຽວກັບກອງທັບພະມ້າຍຶດອຳນາດການປົກຄອງພະມ້າໃນວັນທີ 1 ເດືອນກຸມພາ 2021 ສະຫະລັດອາເມລິກາລົງໄມ້ລົງມືຂວາງ ກັ້ນ ຄືວາງ sanction ໃສ່ລູກຊາຍສອງຄົນຂອງນາຍພົນ ມຽນອອງເລນ ແລ້ວ ແລະ ຫົກບໍລິສັດທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຄວບຄຸມ ເລນເປັນຜູ້ບັນຊາການກອງທັບພະມ້າ ແລະ ເປັນຫົວໂປ່ຂອງການປະທ້ວງນັ້ນ ໃນປະເທດອົດສະ ຕຣາເລຍ ຊຸມຊົນພະມ້າຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍຈົ່ງວາງການຂວາງກັ້ນຕ່າງໆ ໃສ່ຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງທາງການທະຫານພະມ້າທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຍານາງ ໂຊ ເຟຍ ເຊີກິສ ຮູ້ດີວ່າການຢູ່ກິນຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງກອງທັບພະມ້າເປັນແນວໃດ ແລະ ມີລົດຊາດແບບໃດກັນ ຍານາງ ເຊີກິສ ມີອາຍຸ 43 ປີ ແລະ ໃຫຍ່ໂຕຂຶ້ນໃນປະເທດພະມ້າ ແຕ່ບັດນີ້ຢູ່ກິນຢູ່ໃນປະເທດອົ ດສະຕຣາເລຍ ແລະ ເປັນຄົນສັນຊາດອົດສະຕຣາເລຍ

pain of how our ໃຫ້ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍຈົ່ງຂວາງກັ້ນ ຄືວາງ sanction ໃສ່ຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງທາງການຂັ້ນສູງຂອງກອງທັບພະມ້າ ທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຍານາງ ຊາກິສ ເວົ້າວ່າ ເປັນຢ່າງໜ້ອຍລູກໆເ ຈັດຄົນຂອງຜູ້ນຳຕ່າງໆຂອງກອງທັບພະມ້າຢູ່ກິນຢູ່ໃນອົດສະຕຣາເລຍ ແຕ່ຊຸມຊົນພະມ້າອື່ນໆກະຕວງວ່ານັ້ນມີປະມານ 300 ຄົນ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນພະມ້ານັ້ນ

ກວມເອົາທຸກໆສະມາຊິກຂອງຄອບຄົວ ນີ້ຕ້ອງຖືກພິຈາລະນາເບິ່ງວ່າ ສະມາຊິກຄອບຄົວນັ້ນມີສາຍພົວພັນໂດຍກົງກັບການຍຶດອຳນາດນັ້ນຫຼືບໍ່ ແລະ ມັນຖືກຕ້ອງຫຼືບໍ່ທີ່ຈະວາງການຂວາງກັ້ນນັ້ນໃສ່ພວກເຂົາ ເຈົ້າ ມັນຈະເປັນການກະທຳດັ່ງສະຫະລັດອາເມລິກາ ທີ່ວາງ sanction ໃສ່ລູກໆຂອງນາຍພົນເລນ ຜູ້ບັນຊາການສູງສຸດຂອງກອງທັບພະມ້າ ແລະ ຫົກບໍລິສັດທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຄວບຄຸມ

ໃນປະເທດພະມ້າ ມີການປະທ້ວງໂດຍສັນຕິວິທີ ແຕ່ການປະທ້ວງແບບສັນຕິວິທີນັ້ນ ຖືກປາບປາມໂດຍອຳນາດ ແລະ ພະລັງປາຍປືນ ແລະ ກົນອຸບາຍຕ່າງໆຂອງກອງທັບພະມ້າ ເຊັ່ນ ຈັບກຸມຕ່າງໆນານາ ເປັນຕົ້ ນ ແຕ່ການປະທ້ວງຕ່າງໆນັ້ນຍັງຟົດຟື້ນຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ແລະ ແຮງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າຊ້ຳ ເຕັນ ລີວິນ ນັກຂ່າວອິດສະຫຼະ ທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບໃຜໆ ເວົ້າວ່າ Protesters as well as journalists are going out every single day wondering whether this is the last day that they will be doing their job. ບັດນີ້ ການຖ່າຍທອດຂ່າວແຮ່ງມີໄພອັນຕະລາຍຂຶ້ນກວ່າເມື່ອໃດໆ ທັງໝົດນີ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອທີ່ມີຫຼັກຖານຍິ່ງໆຂຶ້ນ ທີ່ບອກໃຫ້ຊາບວ່າຕຳຫຼວດພະມ້າພາກັນໜີອອກໄປຈາກປະເທດພະມ້າ ເຂົ້າໄປຍັງປະເທດອິນ ເດຍ ດັ່ງນາຍຕຳຫຼວດຄົນໜຶ່ງທີ່ໂຕນໜີຈາກຖັນແຖວ ທີ່ຂໍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ສຽງ ເພາະຢ້ານກົວວ່າຈະມີການປາບປາມ ຊີ້ແຈງອະທິບາຍວ່າ

ແລະ ບອກນາຍນັ້ນວ່າຕົນຈະໄປຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວ ທີ່ນີ້ເປັນເວລາທີ່ຕົນປົບໜີໄປ ຄວາມກົດດັນໃນປະເທດພະມ້າທະວີຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ມີເງື່ອນໄຂອັນຈົບດີອອກມາໂດຍໄວ SBS Radio ລາວ